ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຄົນທີ່ເປັນໂຣກບ້າໝູຫຼາຍລ້ານຄົນ ມີຄວາມລັງເລໃຈທີ່ຈະໄປຊອກຫາທາງປິ່ນປົວ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ກ່ຽວພັນຕິດໂຕກັບໂຣຄາພະຍາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງນຳພາໄປສູ່ກ ານຕາຍໄວຂຶ້ນ ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ Lisa Schlein ສົ່ງລາຍງານມາໃຫ້ວີໂອເອ ຈາກນະຄອນ Geneva ບ່ອນທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກພິມເຜີຍແຜ່ລາຍງານເລື່ອງໂຣກບ້າໝູນີ້ ໄປທົ່ວໂລກເປັນເທື່ອທຳອິດ ດັ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະ ອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ມີປະຊາຊົນເກືອບເຖິງ 50 ລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຈາກໂລກບ້າໝູ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ລາຍງານວ່າ ໂຣກປະສາດທີ່ວ່ານີ້ ກະທົບກະເທືອນຜູ້ຄົນ ທຸກໄວ ແລະ ທຸກຫຍ່ອມຫຍ້າ ລາຍງານນັ້ນເວົ້າວ່າ ພະຍາດເສັ້ນປະສາດດັ່ງກ່າວ ຈະພາໃຫ້ເກີດອາການຊັກລົ້ມລົງ ເຊິ່ງບາງເທື່ອກໍຈະໝົດສະຕິໄປ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການໃນພະແນກໂຣກປະສາດ ແລະ ການໃ ຊ້ເຫຼົ້າຢາໃນທາງຜິດຂອງ WHO ທ່ານນາງ Tarun Dua ກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນໂລກບ້າໝູ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຢ່າງໃຫຍ່ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ມີຕິດໂຕ ແລະ ການຈຳແນກອັນເນື່ອງມາຈາກພຶດຕິກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າ ເຊິ່ງທ່ານນາງ Dua ກ່າວວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆແຫ່ງ ພວກຜູ້ຄົນທີ່ເປັນໂຣກບ້າໝູ ພວກເຂົາເຈົ້າໜ້າອາຍ ພວກເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ໄດ້ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປເຮັດວຽ ກເຮັດການ ບາງເທື່ອແມ່ນກະທັ້ງບໍ່ໃຫ້ແຕ່ງງານ ຫຼື ໃຫ້ມີສິດຂັບລົດ ສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຕິດພັນກັບໂຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ບາງເທື່ອການຕາຍກໍມີສ່ວນພົວພັນນຳໂຣກບ້າໝູ ເພາະ ສະນັ້ນ ການຕາຍໄວໃນພວກຄົນທີ່ເປັນບ້າໝູ ຈຶ່ງມີເປັນສາມເທົ່າຂອງຜູ້ຄົນທົ່ວໄປ ການເປັນບ້າໝູມີສາເຫດພາໃຫ້ເກີດເຈັບເປັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດມາ ສະໝອງເປັນບາດແຜ ເນື່ອງມາຈາກໂຣກ ເຊັ່ນພະຍາ ດເນື້ອງອກໃນສະໝອງ meningitis ຫຼື encephalitis ຫຼື ລົມສາລະບາດ ເຊິ່ງອົງການອະນາໄມໂລກເວົ້າວ່າ 25 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ທ່ານນາງ Dua ກ່າວວ່າ ການຕາຍໄວ ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ເປັນໂຣກບ້າໝູ ໃນ ພວກປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ປານກາງ ຈະສູງກວ່າພວກປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຕັ້ງຫຼາຍເທົ່າ ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ພົວພັນຕິດໂຕພວກທີ່ເປັນບ້າໝູ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຫັກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄປສ ະແຫວງຫາການປິ່ນປົວ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ແພງໄດ້ຜົນດີ ສຳລັບໂລກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ມີຫຼາຍໄປທົ່ວໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີພວກນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍ ທີ່ມີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາ ໂລກເສັ້ນປະສາດນີ້ ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ For example, if you look in low and middle income countries, ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າພວກທ່ານເບິ່ງພວກປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ລາຍໄດ້ພໍປານກາງ ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີແພດປະສາດແຕ່ພຽງຄົນດຽວ ສ ຳລັບປະຊາຊົນ 1 ລ້ານຄົນ ບັດນີ້ຈຶ່ງເຫັນວ່າມັນບໍ່ເປັນການພຽງພໍແທ້ໆ ໃນການປິ່ນປົວຜູ້ຄົນທີ່ເປັນໂລກບ້າໝູ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ພວກທີ່ບໍ່ເປັນນັກຊ່ຽວຊານ ພວກທີ່ເປັນນາຍແພ ດປະຖົມພະຍາບານ ເປັນຜູ້ປິ່ນປົວພວກທີ່ເປັນໂລກບ້າໝູ ທ່ານນາງ ດົວ ກ່າວວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກມີທັງເຄື່ອງມື ແລະ ແນວທາງທີ່ເປັນຫຼັກຖານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂລກບ້າໝູສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ຢູ່ໃນຂັ້ ນປະຖົມພະຍາບານ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໂຄງການທົດລອງ ເຊິ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດການາ ປະເທດໂມຊຳບິກ ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພວມໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງໃຫຍ່ ໃນການປິດຊ່ອງວ່າງໃນການປິ່ນປົວ ໂລກບ້າໝູ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA